ມັນເປັນແຟຊັນແນວໜຶ່ງທີ່ວ່າຕອນນີ້ເຂົາເຈົ້າກຳລັງນິຍົມ ເພາະວ່າເຮົາປ່ຽນຂອງແລກປ່ຽນຫຼາຍ ຜ້າລາວນັ້ນເນາະ ຄືເອົາຜ້າລາວມາເຮັດເປັນກະໂປງ ເຮັດເປັນແຟຊັນອັນໂມເດີນ ຄິດວ່າເຮັດ Foundation ເພື່ອແ ຟຊັນ International Fashion of Design ເພື່ອເອົາເພື່ອເອົາອັນນັ້ນ ເມືອເອົາສິລະປະລາວມາໃສ່ນຳກັນ ມາປົນກັນ ການນ່າ ການຊິເຮັດການລົງທຶນນີ້ ມັນມີຄວາມຍາກບໍ່ ມັນກໍຍາກ ເພາະວ່າມັນກະແບບ Competition ມັນຫຼາຍ ເລື່ອງການອອກແບບ ນີ້ແມ່ນເຮົາຕ້ອງຜະລິດຄິດສ້າງ ເບິ່ງໃຫ້ມັນທັນສະໄໝແມ່ນບໍ່ ແມ່ນລະ ເຈົ້າຕ້ອງ ເຈົ້າຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໄດ້ໝົດໂຊເຊລ ຂ້ອຍເຮັດວຽກນີ້ມາສີ່ສິບປີແລ້ວ ຂ້ອຍສາມາດເຮັດເຄື່ອງຜູ້ຊາຍກໍໄດ້ ຂອງຜູ້ຍິງກໍໄດ້ ແລ້ວ ຂ້ອຍກໍແປງເຄື່ອງກໍໄດ້ ເວລາເຈົ້າອອກແບບນີ້ ເຈົ້າໄດ້ຕິດຕາມຈັ່ງໃດ ມັນມີແນວຄິດຈັ່ງໃດອອກມາ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນລູກຄ້າຂ້ອຍເອົາຮູບມາ ແລ້ວຂ້ອຍກໍເຮັດຕາມນັ້ນ ແລ້ວຕາມ ຕາມຫຸ່ນຂອງລາວ ຕາມຫຸ່ນຂ ອງ ຫຸ່ນຂອງລູກຄ້າ ເຮົາກໍຕ້ອງແທກຕົນແທກໂຕແລ້ວ ແລ້ວກໍເຮັດອອກມາ ກໍຕ້ອງ ເພາະ Morphology ເຮົາບໍ່ຄືກັນເດ້ Now ສຳລັບພວກທີ່ວ່າເຮັດອອກຂາຍ ໄປວາງຕາມຮ້ານທີ່ວ່າບໍ່ມີການວັດແທກນີ້ ມັນເປັນຈັ່ງໃດ ເອີ ອັນນັ້ ນແມ່ນ ອັນນັ້ນອັນນັ້ນແມ່ນ Industry of uh Clothing ມາດູແລ້ວ ເຈົ້າມີມາດູ ແລ້ວເຈົ້າກະແທກຕາມນັ້ນເລີຍ ແປວ່າເຈົ້າຄືໄຊສ໌ ສົມມຸດໄຊສ໌ 38 ເຈົ້າກໍເຮັດອອກມາ ປະດິດອອກມາ ລະກໍເຮັດໄຊສ໌ 40 50 ຂຶ້ນໄປ ແປວ່າ Industry de la Mode ຫັ້ນນະ ເປັ ນ Fashion ອອກມາ ລະກະຂາຍ ຂາຍຕາມຕະຫຼາດ ແລ້ວກໍຕ້ອງຕ້ອງຄືກັນໝົດ ມັນກໍໃຊ້ຄົນໜຶ່ງ ຫຸ່ນຄົນໜຶ່ງ ແບບມັນແບບ Top Model ມັນລອງໃຫ້ເຈົ້າແມ່ນບໍ່ ເອີ ແລ້ວກໍເຈົ້າປະດິດເຄື່ອງໜຶ່ງອອກມາ ມັນກໍ ເອີ ຄັນເຈົ້າໃຊ້ 38 ມັນກໍຄ ວາມຍາວຄວາມສັ້ນກໍທໍ່ກັນນະ ລຳດານນັ້ນເລີຍ ອ່າ